ບໍ່ດົນມານີ້ ຂ້ອຍກຳລັງຂຽນຄຳເຫຼົ່ານີ້ ໃນວັນອາທິດ ມັງກອນ 14, 2024 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລໄຮຟາ ທີ່ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງຜູ້ບາດເຈັບທາງດ້ານຈິດໃຈ ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ ຂ້ອຍມີອາຍຸ 51 ປີ ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ສາມາດແປພາສາສຳຫຼວດເປັນຫຼາຍພາສາທີ່ເປັນໄປໄດ້ ການສຳຫຼວດໄດ້ຖືກຂຽນເປັນພາສາຢິວ ແລະ ຊ່ວຍແຈກຢາຍມັນໃນທຸກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເວທີ ເພື່ອສ້ າງຈິດສຳນຶກຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງກຸ່ມປະຊາກອນນີ້ປະເຊີນໜ້າ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ມະຫາຫິງ ເບັນຢາມິນ